ຍັງເວລາບໍ່ເຖິງ 4 ອາທິດກໍຈະຮອດການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດແລ້ວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ການຮັບຮອງເອົາທ່ານ ແບຣດ ຄາເວນໍ ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂົມຂື່ນ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຈາກທັງສອງພັກການເມືອງໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ມີຄວາມຫ້າວຫັນຂຶ້ນ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ ການສູ້ຢັນກັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄາເວນໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົ າ ເປັນກຳລັງຊຸກຍູ້ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເດໂມແຄຣດໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນວ່າ ການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ອນບັດແມ່ຍິງພາກັນໂກດແຄ້ນ ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອ ເອ ຈິມ ມາໂລນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການສູ້ຢັນກັນດັ່ງກ່າວຈາກວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກການສູ້ຢັນກັນຢ່າງຂົມຂື່ນ ການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ພິພາ ກສາສານສູງສຸດ ຄາເວນໍ ກໍເປັນໄຊຊະນະທາງການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ On behalf of our nation I want to apologize to Brett and the entire ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ໂດຍຕາງໜ້າປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ ຂໍຂະມາໂທດຕໍ່ທ່ານ ແບຣດ ຄາວານໍ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຄາວານໍໝົດທຸກຄົນ ຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອົດທົນໄວ້ ທ່ານແຄວານໍໄດ້ຮັບການຮັບຮ ອງເອົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ລວນລາມທາງເພດ ທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດນັ້ນກໍຕາມ ແລະບັດນີ້ປະທານາທິບໍດີກຳລັງໃຊ້ທ່ານແຄວານໍ ເພື່ອລະດົມຜູ້ປ່ອນບັດຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ On November 6, you will have the chance to stop the radical Democrats and that ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວອີກວ່າ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານຈະມີໂອກາດຢັບຢັ້ງພວກຫົວຮຸນແຮງເດໂມແຄຣດ ແລະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ າຍມາເປັນ ໂດຍການເລືອກຕັ້ງເອົາພັກຣີພັບບລິກັນໄປປະຈຳຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະຣີພັບບລິກັນໄປຢູ່ສະພາສູງ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພວກເຮົາເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ແຕ່ພວກສັງກັດພັກເດໂມແ ຄຣດກໍໄດ້ເພີ່ມຄວາມຫ້າວຫັນຂຶ້ນ ຍ້ອນການສູ້ຢັນກັນກ່ຽວກັບທ່ານແຄວານໍເຊັ່ນກັນ ພວກປະທ້ວງພາກັນລົງໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ແທນສະພາສູ ງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣດ ຮວມທັງທ່ານນາງ ເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຈາກລັດແມສຊາຈູເຊັດສ໌ We have lifted the voices of millions of survivors of sex ທ່ານນາງວໍເຣັນກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການລວນລາມທາງ ເພດຫຼາຍລ້ານຄົນດັງຂຶ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ຍອມເປັນແມ່ຍິງທີ່ນັ່ງຢູ່ເສີຍໆ ແລະບໍ່ປາກບໍ່ຕີງຫຍັງ let's use this week to give us all that extra energy that we ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣດ ກ່າວວ່າ ຄວາມຮ້າຍແ ຮງຂອງການປະທ້ວງ ຈະແຜ່ລາມເຂົ້າໄປຫາການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານນາງແຮຣິສກ່າວອີກວ່າ ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ອາທິດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນພິເສດ ທີ່ພວ ກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ຈຳວ່າ ຄວາມຈິງແທ້ໆນັ້ນກໍຄືເຂົາເຈົ້າອາດມີອຳນາດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາມັນກັບຄືນມາ ທ່ານ ຄາຍ ຄອນດິກ ນັກວິເຄາະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈີເນຍ ກ່າວ ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບເລື່ອງຂອງທ່ານ ເຄວານໍ ອາດເຮັດໃຫ້ທັງສອງພັກພະລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ

ແຕ່ວ່າອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປະຫວັດສາດຈະບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນການຢັ່ງຫາງສຽງບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍກວ່າກັບເລື່ອງຂອງທ່ານ ເຄວ ານໍ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອື່ນໆອີກ ນັກວິເຄາະຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຈິມ ແຄສເລີ ກ່າວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກ່ຽວກັບທ່ານ ເຄວານໍ ອາດຊັກຊວນໃຫ້ກຸ່ມສຳຄັນຂອງພວກປ່ອນບັດທີ່ເປັນແມ່ຍິງ And then there is a group of voters um older women that have been a pretty good support group for Republicans ທ່ານ ແຄສເລີ ກ່າວວ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ມັນກໍຍັງມີກຸ່ມໜຶ່ງຂອງພວກປ່ອນບັດອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ແມ່ນແມ່ຍິງອາວຸໂສທີ່ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ດີພໍສົມຄວນແກ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເລີ່ມສ້າ ງແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າອາດເປັນປະເດັນທີ່ຕັດສິນຊີ້ຂາດສຳລັບການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ແຟຣງ ນິວຟອດ ຈາກບໍລິສັດຢັ່ງສຽງກາລັບ ກ່າວວ່າ ແຕ່ສຳລັບທ່າ ນ ທຣຳ ແລ້ວ ການເນັ້ນໜັກໃສ່ເລື່ອງທ່ານ ເຄວານໍ ອາດເປັນການເຮັດໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜູນທ່ານຢູ່ແລ້ວມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂຶ້ນ

ສະນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກແບບສ່ວນຕົວວ່າໂຕເອງດັງ ໂຕເອງໃຫຍ່ ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ດີລະ ຂ້າພະເຈົ້າພຽງຢາກເບິ່ງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໄ ດ້ດີປານໃດຢູ່ໃນເຂດທີ່ສະໜັບສະໜູນຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຈະໂອ້ລົມກັບແຕ່ພວກຢູ່ໃນຄ້າຍສະໜັບສະໜູນຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ອັນນັ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ ກ ານເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກສະໜັບສະໜູນທີ່ຈົງຮັກພັກດີຂອງປະທານາທິບໍດີຈະສາມາດສູ້ກັບການລົງໄປປ່ອນບັດຢ່າງເປັນຂະບວນໃຫຍ່ຂອງພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ພາກັນຫາວິທີຈະ ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຮູ້ໃນວັນທີ 6 ເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ກິ່ງສະຫວັນ VOA